ບັນດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດພາກັນມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈປານໃດຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເພື່ອສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ອີງຕາມສະມາຄົມຄູອາຈານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຕອບຮັບ ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ອົງການ NAFSA ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສະມາຄົມນັກສຶກສາຕ່າງ ປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ພວກນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພີ່ມຄວາ ມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມປອດໄພປະເທດ ແລະ ກາຍມາເປັນຊັບສົມບັດ ສຳລັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ ແຕ່ການເຂົ້າມາຮຽນຂອງພວກນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້ າວິຕົກຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ສະຫະລັດໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການດຶງດູດເອົາພວກນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາສູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ມີນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຄິ່ງໜຶ່ງມ າຈາກຈີນ ຫຼື ອິນເດຍ ອີງຕາມສະຖິຕິປະຈຳປີທີ່ໄດ້ເກັບກຳຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຫຼື IIE ການສຶກສາຕ່າງປະເທດແມ່ນອຸດສາຫະກຳ 39,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເປັນລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນສຳລັບບັນດາເມື ອງ ແລະ ລັດຕ່າງໆ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນໃດ ແມ່ນໄດ້ພາກັນຮຽນຢູ່ໃນລັດ California New York ຫຼື Texas ໃນຂະນະທີ່ Massachusetts Illinois Pennsylvania Florida Ohio Michigan ແລະ Indiana ມີຈຳນວນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນໆເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການ IIE ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ດັດແປງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງສຳລັບພວກນັກຮຽນ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອອກດຳລັດໃນປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຂອງປະ ຊາຊົນຈາກ 7 ປະເທດ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ເວລາອອກດຳລັດ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ເປັນມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ຈຳນວນພວກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໄດ້ຫຼຸດລົງຢູ່ໃນບັນ ດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນກັບອັນທີ່ຮ້ອງວ່າການຫ້າມການເດີນທາງ ຊຶ່ງບັນດາຄູອາຈານຫຼາຍຄົນ ແລະ ພວກນັກສຶກສາໄດ້ປະນາມລັດຖະບານ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ລັດຖະບາ ນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຈຳກັດກຳນົດເວລາໃນການອອກວີຊາໃຫ້ພວກນັກສຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະພວກນັກຮຽນມາຈາກປະເທດຈີນ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງບັນດານັກສຶກສ າຕ່າງປະເທດສຳລັບສະຫະລັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຖ້າຫາກວີຊາຂອງພວກນັກສຶກສາຖືກຍົກເລີກກ່ອນຈົບຮຽນ ເຂົາເຈົ້າອາດເລີ່ມຮຽນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ ເສຍຄ່າໂຮງຮຽນ ຄ່ າທຳນຽມ ເສຍຄະແນນ ເສຍການຕິດຕໍ່ ສູນເສຍຄົບຄ້າສະມາຄົມ ແລະ ບາງທີອາດສູນເສຍໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA